اي پيغمبر صلّي اللّٰه عليه وسلّم! چؤ ته اوهان کي پٽن ۽ دريائن جي اونداهين کان ڪير ڇڏائيندو آهي، جڏهن کيس زاريء سان ۽ ڳجهو سڏيندا آهيو ۽ چوندا آهيو ته جيڪڏهن اسان کي هن ڏک کان الله ڇڏايو ته شڪر ڪندڙن مان ضرور ٿينداسون.